ທ່ານ ເທຣເວີ ມໍຣິສັນ ເວົ້າວ່າ Go through the security hole ເອົາສຸບເຂົ້າໄປຜ່ານຮູຮັກສາຄວາມປອດໄພນີ້ ທ່ານ ເທຣເວີ ມໍຣິສັນ ກຳລັງມ້າງແລັບທັອບໜ່ວຍນີ້ອອກເປັນຊິ້ນໆ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມັນເຮັດໄດ້ໄວ ແລະ ງ່າຍປາ ນໃດ ປົກກະຕິແລ້ວ ມັນໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ 1 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອຈະມ້າງແລັບທັອບອອກມາເປັນຊິ້ນໆໄດ້ ດຽວນີ້ໃຊ້ເວລາແຕ່ 2-3 ນາທີ ທ່ານ ມໍຣິສັນ ເວົ້າວ່າ ແລະ ພວກເຮົາຈະເອົາລຳໂພງທັງສອງອັນນີ້ອອກ ທ່ານ ມໍ ຣິສັນ ເປັນນັກວິສະວະກອນຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດ Dell Technologies ຢູ່ໃນເມືອງ ຣາວຣັອກ ລັດເທັກຊັສ ແລະ ແລັບທັອບ ແມ່ນຕົ້ນແບບຄອມພິວເຕີທີ່ເອີ້ນວ່າ ຄອນເຊັບລູນາ ຫຼື ແນວຄວາມຄິດແບບລູນາ ມັນເປັນຄວາມ ພະຍາຍາມທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນເຄື່ອງເອເລັກໂທຣນິກໃນທົ່ວໂລກ ຊຶ່ງພຽງແຕ່ໃນປີ 2019 ເທົ່ານັ້ນ ກໍມີເຖິງ 53 ລ້ານໂຕນແລ້ວ ແລັບທັອບແບບດັ້ງເດີມແມ່ນມີນັອດ ສາຍໄຟ ແລະ ກາວຫຼາຍອັນ ທີ່ ເຮັດໃຫ້ມັນມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍທີ່ຈະຖອດອອກໄດ້ ທ່ານ ມໍຣິສັນ ກ່າວອີກວ່າ If you have something of a display that's very difficult to detach, um, ຖ້າທ່ານມີສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງຂອງຈໍສະແດງ ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະຖອດມັນອອກຈາກກັນໄດ້ ມັນກໍໃຊ້ເວ ລາດົນເກີນໄປ ແລ້ວທ່ານກໍອາດຈະບໍ່ຢາກເອົາມັນໄປໝູນໃຊ້ຄືນໃໝ່ອີກ ເພາະວ່າມັນຍາກຫຼາຍ ແລັບທັອບແບບຄອນເຊັບລູນາ ແມ່ນພາໃຫ້ຫຼີກລ່ຽງສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ ມັນມີຊິ້ນສ່ວນທີ່ສາມາດໃສ່ລັອກຕິດກັນ ແລ ະ ສາມາດປ່ຽນແທນກັນໄດ້ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນໃນການສ້ອມແປງ ແລະ ເອົາໄປໝູນໃຊ້ຄືນໃໝ່ ຫຼື ຣີໄຊເກິລ ຊິ້ນສ່ວນທີ່ແຕກຫັກ ແມ່ນສາມາດເອົາອັນໃໝ່ມາປ່ຽນໃສ່ແທນໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນແລັບທັອບໃໝ່ທັ ງໝົດເລີຍ ທ່ານ ມໍຣິສັນ ກ່າວອີກວ່າ Maybe the keys are getting um grimy or has uh dirt or something like that or getting wear on them but the electronics ບາງຄັ້ງແຜ່ນພິມອາດຈະເຂົ້າສະໜິມ ຫຼື ມີຂີ້ຝຸ່ນ ຫຼື ສິ່ງຂອງທີ່ຄ້າຍຄືກັນເຕັມຢູ່ຫັ້ນ ຫຼື ບໍ່ກໍຫຼຸ້ຍຫ້ຽນໄປ ແຕ່ເຄື່ອງເອເລັກໂທຣນິກ ທີ່ຢູ່ຂ້າງ ລຸ່ມມັນ ແມ່ນຍັງດີຢູ່ທັງນັ້ນເລີຍ ແລະ ສາມາດນຳເອົາຄືນມາໃຊ້ໄດ້ອີກ ນັ້ນຄືຕົວຢ່າງທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຕໍ່ໂຄງຂອງແຜ່ນແປ້ນພິມຢູ່ເທິງຫັ້ນ ປ່ຽນອັນນັ້ນອອກແລ້ວ ແລະ ກໍເຮັດໃ ຫ້ຊີວິດການໃຊ້ງານນານຂຶ້ນ ຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດນີ້ອ້າງວ່າ ການອອກແບບຂອງແນວຄວາມຄິດລູນາ ຫຼື ຄອນເຊັບລູນາ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຮອຍຄາບອນທີ່ຫຼົງເຫຼືອຢູ່ໃນອາກາດ ທີ່ເກີດມາຈາກແລັບທັອບນັ້ນຫຼຸ ດລົງ 50 ເປີເຊັນ ມັນເປັນຄວາມຄິດທີ່ສາມາດມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້

ແທນທີ່ຈະໃຊ້ເງິນອີກ 2,000 ໂດລາ ຊື້ອຸປະກອນໃໝ່ໜ່ວຍໜຶ່ງ ທ່ານສາມາດສ້ອມແປງມັນເອົາເອງ ຫຼືບໍ່ກໍເອົາມັນໄປຕາມຖະໜົນ ແລະ ໃຫ້ຄົນໃດຄົນໜຶ່ງສ້ອມແປງມັນໃຫ້ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງທັບມັນອອກ ມັນເປັນວິທີໜຶ່ງທີ່ເ ຮັດໃຫ້ແລັບທັອບສາມາດກາຍເປັນສິ່ງແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານຂີ້ເຫຍື້ອທາງເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ບົວສະຫວັນ VOA